بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتايدىن ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە ھەرىكەت ئەركىنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشنى تەلەپ قىلغان ئەنۋەر ئىبراھىم مالايسىيا باش مىنىستىرى سۈپىتىدە ئۆتكەن ھەپتە خىتايدا ئېلىپ بارغان زىيارىتىدە ئىلگىرىكى سۆزلىرىگە قارشى ھالدا شىنجاڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئون بىرىنچى ئايدا مالايزىيەنىڭ باش مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىگە ئولتۇرغان ئەنۋەر ئىبراھىم يىگىرمە توققۇزىنچى مارتتىن بىرىنچى ئاپرېلغىچە داۋاملاشقان خىتاي زىيارىتىدە خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ ۋە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانى ئاستىدا مالايزىيەنىڭ شەرقىي دېڭىز ساھىلى تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مالايزىيە خىتاي سودا ئىقتىسادىي ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشكە قوشۇلغان مالايسىيا يۇلتۇز گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئەنۋەر ئىبراھىمنىڭ تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىدا خىتاينىڭ يەرلىك ئىشچىلارنى ئىشلىتىشكە قوشۇلغانلىقى بۇنىڭ باشقا بارلىق قۇرۇلۇشلارغىمۇ تەتبىقلىنىدىغانلىقى ئىككى تەرەپنىڭ ئاپتوموبىل ۋە ھالال مەھسۇلاتلار ئىشلەپچىقىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان باشقا ساھەلەردىمۇ ھەمكارلىشىشقا قوشۇلغانلىقىنى ئېيتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن مالايسىيا تاراتقۇلىرىدا ئەنۋەر ئىبراھىمنىڭ بىرىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي باش مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلار توغرىلىق توختالغان توختالمىغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ لېكىن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ رەسمىي تورىدا ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ئاخباراتىدا ئەنۋەر ئىبراھىمنىڭ مالايسىيا داۋاملىق بىر خىتاي سىياسىتىدە چىڭ تۇرىدۇ شىنجاڭغا ئالاقىدار مەسىلىلەر خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى دېگەنلىكى تەكىتلەنگەن ئەنۋەر ئىبراھىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل مالايزىيا پارلامېنتىنىڭ ئەزالىقىغا سايلانغاندا نىككېي ئاسىيا تورىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىشىغا قارىتا ئىپادە بىلدۈرگەن ئۇ بېيجىڭنى ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ھوقۇقى ۋە ھەرىكەت ئەركىنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشقا ئۈندىگەن ئىدى مالايزىيا يۇلتۇز گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئەنۋەر ئىبراھىم بۇ قېتىمقى زىيارىتىدە يەنە خىتاينىڭ مالايزىياغا بىر يۈز يەتمىش مىليارد يۈەن مەبلەغ سېلىش ۋەدىسىگىمۇ ئېرىشكەن. ئامېرىكا سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھىنى، ئەگەر خىتاي بۇ گۇرۇھنىڭ ئەزالىرى ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرىگە قارىتا ئىقتىسادىي زوراۋانلىق قىلسا، ئۇنىڭغا قارىتا ئورتاق ھەرىكەت ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان. ياپونىيەدە چىقىدىغان نىككېي ئاسىيا تور ژۇرنىلىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، نۆۋەتتە ئامېرىكا سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھىنىڭ ئەزالىرىدىن كانادا، ئەنگلىيە، فرانسىيە، ياپونىيە، ئىتالىيە، گېرمانىيە ۋە بۇ گۇرۇھنىڭ شېرىكلىرىدىن ياۋروپا ئىتتىپاقىنى ئورتاق تەدبىر ئېلىشقا ھەرىكەتلەندۈرمەكتە ئىكەن. خەۋەردە يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي زوراۋانلىقىغا قارىتا تاموژنا بېجىنى ئۆستۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىق تەدبىرلەرنى ئېلىشىنى ئاشكارىلىغانلىقى، بۇ تەدبىرلەر بېيجىڭنىڭ باشقا دۆلەتلەرگە ئىقتىسادىي زوراۋانلىق قىلىشىنى چەكلەشكە قارىتىلغان دەپ قارالغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. نىككېي ئاسىيانىڭ ئېيتىشىچە، ئورتاق ھەرىكەتنىڭ تەپسىلاتى سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەتنىڭ باشلىقلار يىغىنى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئېچىلىشتىن بۇرۇن مەزكۇر گۇرۇھنىڭ بۇ نۆۋەتلىك رەئىس دۆلىتى بولغان ياپونىيە بىلەن مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن. خەۋەردە ئامېرىكىنىڭ ئورتاق ھەرىكەت قىلىش مەسىلىسىدە ياپونىيە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ كېلىش مەنبەسىنى تەكشۈرۈشنى، تەيۋەن بىلەن مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىشنى ياكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى جاۋابكارلىققا تارتىشنى تەلەپ قىلغان دۆلەتلەرگە قارىتا ئىقتىسادىي چەكلىمە قويۇپ،

رەسمىي يۈك پويىزى قاتنىشى باشلانغان لېكىن بۇ يۈك پويىزى قاتنىشى قىرغىزىستان ئارقىلىق ئەمەس بەلكى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قورغاس ئېغىزى ئارقىلىق قازاقىستاندىن ئايلىنىپ ماڭىدىكەن يۈك پويىزى قاتنىشىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇينىڭ ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلاپ قازاقىستان ئۆزبېكىستان قىرغىزىستان قاتارلىق سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى جۇمھۇرىيەتلىرىنى تۇيۇقسىز زىيارەت قىلىشىنىڭ ئارقىسىدىنلا باشلىنىشى دىققەت قوزغىدى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە ما شىڭرۇينىڭ زىيارەتتە قاتناش ئۇل ئەسلىھەلىرى ساھەسىدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى بولۇپمۇ قەشقەر تاشكەنت ئارىسىدىكى خىتاي قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى تېزرەك ئىشقا ئاشۇرۇشنى نۇقتىلىق تەكىتلىگەنلىكى قەيت قىلىنغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى قەشقەر تۆمۈر يولىنىڭ يۈك بېسىش مەركىزىدە مۇراسىم ئۆتكۈزۈلۈپ ئەللىك كونتېينېر رەخت بېسىلغان يۈك پويىزى تاشكەنتكە قاراپ يولغا چىققان خەۋەردە بۇ يۈك پويىزىنىڭ قورغاس ئېغىزى ئارقىلىق قازاقىستاندىن ئۆتۈپ تاشكەنتكە يېتىپ بېرىش ئۈچۈن تۆت مىڭ بەش يۈز كىلومېتىر مۇساپىنى بېسىپ ئۆتىدىغانلىقى ئۇنىڭ ئون ئىككى كۈندە تاشكەنتكە يېتىپ بارىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن لېكىن مەزكۇر پويىز يولى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە تېخىمۇ كۆپ ئېكسپورت قىلىپ بۇ خىل سىستېمىنىڭ تېخىمۇ ئۇزۇن داۋاملىشىشىغا يول ئېچىشى مۇمكىن دېگەن ئەندىشە پەيدا قىلماقتا

ئاتمىش سەككىز پۈتۈن ئوندىن سەككىز پىرسەنت ئاشقانىكەن. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بۇ يىل ئىككىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك دائىرىلىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىشىغا ئۇچراپ، ھازىرغا قەدەر ئىز دېرىكى بولمىغان قازاق ئايال ژۇرنالىست ۋە سەنئەتچى جانارگۈل جۈمەتاينى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىش ھەرىكىتىنى باشلىغان. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى چاقىرىقىدا ئېيتىلىشىچە، جانارگۈل جۈمەتاينىڭ، تۇتقۇندا قىيىن قىستاق ۋە قوپال مۇئامىلىگە ئۇچراش خەۋپى مەۋجۇت ئىكەن. جانارگۈل جۈمەتاي ئىلگىرى قازاقىستاندا ئۇزۇن يىل ئاخبارات خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىغا قايتقاندا تۇتقۇن قىلىنىپ، ئىككى يىلدەك لاگېردا ياتقان. ئۇ لاگېردىن قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن، ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا چەت ئەلدىكى قازاق پائالىيەتچىلىرى ئارقىلىق خەلقئارا جەمئىيەتتىن ئۆزىنىڭ قازاقىستانغا قايتىپ كېتىشىگە ياردەم قىلىشىنى تەلەپ قىلغان.

ئەمما قازاقىستان دائىرىلىرى ما شىڭرۇينىڭ زىيارىتى مەزگىلىدە خىتاينىڭ ئالمىتادىكى كونسۇلخانىسى ئالدىدا لاگېردىكى ئائىلە ئەزالىرىنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئۈچ نەپەر قازاق ئەرزدارنى تۇتقۇن قىلىپ، بىر قانچە سائەتتىن كېيىن قويۇپ بەرگەن. خىتاينىڭ تىك توك ئەپى ئامېرىكىدا ئەڭ ئالقىشقا ئېرىشكەن داڭلىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى بولۇپ، يېقىندا بۇ ئەپنىڭ مەزمۇنى، ئۇنىڭ خىتاي كومپارتىيەسى ۋە ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى گۇۋاھلىق يىغىنى ئۆتكۈزۈپ تىك توكنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى جوۋ شوۋزىنى سوراققا تارتقان ئىدى لېكىن يېقىندا ئېلان قىلىنغان بىر تەكشۈرۈش دوكلاتىدا مەلۇم بولۇشىچە تىك توك غەرب بازىرىنى بولۇپمۇ ئامېرىكا ئەنگلىيە بازىرىنى ئىگىلەۋاتقان بىردىنبىر خىتاي ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئەمەسكەن ئەپتوپىيە ناملىق بىر تور ئانالىز شىركىتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان بىر تەكشۈرۈش دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە تىك توكتىن باشقا ئامېرىكىدا ئەڭ ئالقىشقا ئېرىشكەن ئالدىنقى قاتاردىكى ئون ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىنىڭ ئىچىدە يەنە ئۈچ ئەپ خىتاي شىركىتىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا ئىكەن دوكلاتتا بۇ ئۈچ ئەپنىڭ ئىككىسىنىڭ ئەنگلىيەدىمۇ ئەڭ كۆپ يۈكلىنىدىغان ئەپلەر ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە بۇ داڭلىق ئۈچ ئەپ كاپكەت شېئىن ۋە تېمۇ قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن بۇلارنىڭ ئىچىدىكى شېئىن داڭلىق كىيىم كېچەك ماركىسى بولۇپ ئۇنىڭ ئىزدەش ماتورى دۇنيادا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان ئەپلەرنىڭ بىرى ئىكەن شېئىن ئىلگىرى كىيىم كېچەكلىرىگە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئىشلىتىش بىلەن ئەيىبلەنگەن ئامېرىكا بلومبېرگ ئاگېنتلىقى ئۆتكەن يىل ئون بىرىنچى ئايدىكى بىر خەۋىرىدە تەجرىبىخانىدىكى دېئېنئا تەكشۈرۈشىدىن شېئىننىڭ مەھسۇلاتلىرىغا ئىشلەتكەن خام ئەشيانىڭ شىنجاڭ پاختىسى ئىكەنلىكى مەلۇم بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن نۆۋەتتە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ۋە دۆلەت بىخەتەرلىك مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە خىتاينىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى ئەپلەرنىڭ مەخپىيەتلىك مەسىلىسى مەۋجۇت بولۇپ، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بۇ ئەپلەردىكى سانلىق مەلۇماتلارغا ئېرىشىشى، ئۇنىڭغا دەخلى تەرۇز ياكى مۇداخىلە قىلىشى ئاسانكەن. ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۈچىنچى ئاپرېل دۈشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە ئاڭلاۋاتقىنىڭلار رادىيومىزنىڭ مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشى. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا

يېقىندا ئامېرىكىدىكى قۇرۇلۇش گۇرۇھى تورىدا ئېلان قىلىنغان شى جىنپىڭنىڭ دۇنيا تەرتىپى ئىدىيەسى ناملىق ماقالىدە خىتاينىڭ خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە دېموكراتىيەنى بازارغا سېلىۋاتقانلىقى ۋە بۇ ئارقىلىق يېڭى دۇنيا تەرتىپى ئورنىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى غەرب ئەللىرىنىڭ بۇ تەشەببۇس ئالدىدا ئاجىز كېلىۋاتقانلىقى ۋە دۇنيانىڭ سىياسىي يۈزلىنىشىنى كونترول قىلالمايۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. دۇنيا تەرتىپى دۇنيادا ئۈستۈنلۈك قازىنىش كۈرەشلىرىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى بولۇپ، ئۆتكەن ئەسىردىكى كاپىتالىزم لاگېرى بىلەن سوتسىيالىزم لاگېرى، ئامېرىكا بىلەن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنى مەركەز قىلغان ئىككى قۇتۇپ ئوتتۇرىسىدىكى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى، دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن مۇستەبىت دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشلەر بۇنىڭ ئەڭ روشەن ئىپادىلىرى ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ كۈرەش سىياسىي ئىقتىسادىي رىقابەت ۋە يېڭى شەكىلدىكى ئىدېئولوگىيە بىلەن نامايان بولۇۋاتقان بولۇپ خىتاي بۇ جەھەتتە كۈچلۈك رول ئويناشقا كىرىشىپ خىتاينىڭ تەسىرى ئاستىدىكى يېڭى دۇنيا تەرتىپى ئورنىتىشقا ئۇرۇنماقتا ئىكەن يېقىندا ئامېرىكىدىكى خەلقئارالىق تاراتقۇلاردىن بولغان قۇرۇلۇش گۇرۇھى تورىدا ئېلان قىلىنغان شى جىنپىڭنىڭ دۇنيا تەرتىپى ئىدىيەسى ناملىق ماقالىدە خىتاينىڭ خىتايچە دېموكراتىيە ئارقىلىق يېڭى دۇنيا تەرتىپى قۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىۋاتقانلىقى غەرب دۆلەتلىرىنىڭ بۇ تەشەببۇس ئالدىدا ئاجىز كېلىۋاتقانلىقى ۋە دۇنيانىڭ سىياسىي يۈزلىنىشىنى كونترول قىلالمايۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئۈستۈنلۈك تالىشىش كۈرىشى دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن مۇستەبىت دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش ئەمەس بەلكى ئوخشىمىغان خەلقئارا تەرتىپ ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشتۇر غەرب دۇنياسى بىلەن خىتاينىڭ دېموكراتىيىگە بەرگەن ئىزاھاتى ئوخشىمايدۇ ئەگەر غەرب دۆلەتلىرى رەھبەرلىرى بۇنى قانچە بالدۇر تونۇپ يەتسە ئۇلارنىڭ يېڭى ئىتتىپاقداشلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىش پۇرسىتى شۇنچە چوڭ بولىدۇ ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ ئەزەلدىن دېموكراتىيە ئېڭى يوق ھازىر بازارغا سېلىۋاتقان دېموكراتىيىسى بولسا كۇڭزىنىڭ قۇللۇق يەنى بويسۇنۇش تەلىماتى بىلەن ماركسىزمنىڭ يۇغۇرۇلمىسى خىتاينىڭ بۇنى تەشەببۇس قىلىشى ماھىيەتتە خىتاي مەدەنىيىتىنى غەرب مەدەنىيىتىدىن ئۈستۈن قىلىشقا ئۇرۇنغانلىق. شى جىنپىڭ بۇ دېموكراتىيە ئەللىرىگە ئېلان قىلغان جېڭى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭكى ئەنئەنىسى كونفيۇژنىزم بىلەن كوممۇنىستلارنىڭكى ئىدېئولوگىيەسى يۇغۇرۇلغان يەنە دېموكراتىيە بىرلىككە كەلتۈرۈش يەنە مىنجۇ جىجوڭجى دەيدۇ خىتاي دېموكراتىيە ئەمما ئاخىرسى بىرلىككە كېلىش. بۇ بىرلىك دېگىنى شى جىنپىڭنىڭ ئىدېئولوگىيەسىگە بىرلىككە كېلىش. خىتاينىڭ شى جىنپىڭنىڭ بۇ ئىدېئولوگىيەسى بىر جەھەتتىن ماركسىزم بولسا، يەنە بىر جەھەتتىن ماركسىزمغا يۇغۇرۇلۇنغان خىتاينىڭ مەدەنىيىتى، خىتاينىڭ ئەنئەنىسى بىلەن بويسۇندۇرۇش. ئەمدى بۇ بۈگۈنكى زاماندىكى بۇنىڭ ۋارىيانتى نېمە دېگەندە، خىتاي تۈزۈمى بىلەن ھازىرقى غەرب مەدەنىيىتىنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان دېموكراتىيە تۈزۈمگە جەڭ ئېلان قىلىش، ئاخىرسى خىتاينىڭ مۇشۇ تۈزۈمىنى پۈتۈن دۇنياغا تېڭىش. بۇ پەقەت ئىقتىساد بىلەن ياكى دىپلومات بىلەن ئېلىپ مېڭىش ئەمەس. بۇ ئىدېئولوگىيە جەڭ، مەدەنىيەت جەڭ دېسەكمۇ بولىدۇ. بۇنىڭدا بۇ يەرگە كەلگەندە مېنىڭچە بۇ ماركسىزملا ئەمەس، خىتاي كونفيۇژنىزم بىلەن بۇنىڭ بىرلەشكەن يېڭى بىر خىتاي مەدەنىيىتىنىڭكى يەنە غەرب مەدەنىيىتى بىلەن بوۋاتقان بىر توقۇنۇش، يەنە ئەڭ ئىلغار ئىدېئولوگىيە بوغان دېموكراتىيە بىلەن بوغان ئىدېئولوگىيە توقۇنۇش. ئىقتىسادىي، دېپلومات، ھەربىي كۈچ، بۇلار ھەممىسى پەقەت ئىشلىتىلىنىۋاتقان بىر قورال. ئەمما بۇ يەردىكى ئاساس مەنتىقە ۋە ئىدېئولوگىيەسى خىتاي ئىدېئولوگىيەسى. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى ۋاقىتلاردىكى دىپلوماتىك سەپىرى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى توختىتىش ھەققىدە سۇنغان ئاتالمىش تىنچلىق پىلانى سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن ئىراقنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە ئوينىغان رولى قاتارلىقلار خەلقئاراغا قانداقتۇر شى جىنپىڭنىڭ نەزىرىدىكى دۇنيا تەسەۋۋۇرىنى سۇنغان بولۇپ ئاسىيا ئافرىقا ۋە لاتىن ئامېرىكىسىدىكى كۆپلىگەن دۆلەتلەر ئۈچۈن جەلپ قىلىش كۈچىگە ئىگە ئىكەن ۋاھالەنكى كونا دۇنيا تەرتىپىدىن ۋاز كەچمىگەن غەرب دۆلەتلىرى ستراتېگىيىلىك چىقىش يولى تاپالمىغان دۇنياغا خىتايدەك يېڭى دۇنيا مودېلى كۆرسىتەلمىگەنلىكى ئۈچۈن جەلپكارلىقىنى ۋە قايىل قىلىش كۈچىنى يوقىتىشقا باشلىغان ئامېرىكىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئانالىزچىسى گوردون چاڭنىڭ قارىشىچە غەربتىكى دېموكراتىك دۆلەتلەر قالايمىقانچىلىق ئىچىدە قالغان ۋە چىقىش يولى تاپالمىغاندا بۈگۈنكىدەك ئەھۋال يۈز بېرىدىكەن ئۇ مۇنداق دېدى This time resembles the late nineteen thirties when the West's great democracies were in disarray. بۈگۈنكى ۋەزىيەت بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدىكى ۋەزىيەتكە ئوخشاپ كېتىدۇ شۇ چاغدىمۇ غەربتىكى چوڭ دېموكراتىك دۆلەتلەر قالايمىقانچىلىق ئىچىدە قالغانىدى بىر ياقتىن خىتاي بىلەن روسىيە بۇ مالىمانچىلىقنى تېخىمۇ ئۇلغايتماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يېڭى دەۋرنىڭ ئۇزۇن داۋاملىشىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. ئەمما ئامېرىكا بۇنىڭغا تېخى تەييارلىق قىلىپ بولالمىدى. America is not yet prepared. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە دۇنيا ھازىر ئىككى قۇتۇپقا يەنى ھەر تۈرلۈك قائىدە قانۇن بىلەن چۈشەپ قويۇلغان دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن ئۆزىنىڭ بىلگىنىنى قىلىدىغان مۇستەبىت دۆلەتلەر گۇرۇھىغا بۆلۈنگەن بولۇپ بۇ ئىككى قۇتۇپنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇۋاتقان نۇرغۇن دۆلەتلەر بار ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن مۇستەبىت دۆلەتلەر رىقابىتىنى كۆپ تەكىتلەش ئارقىلىق ئوتتۇرىدا قالغان دۆلەتلەرنى قايىل قىلىپ ئۇلارنى ئۆز مەيدانىنى تاللاشقا چاقىرىپ كەلدى ئەمما بۇنى رەت قىلىدىغان ۋە دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپقا قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ياقلايدىغان نۇرغۇن دۆلەت بار ھىندىستان تۈركىيە جەنۇبىي ئافرىقا برازىلىيە قاتارلىق دۆلەتلەر شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر غەرب دۆلەتلىرى بۈگۈن روسىيە بىلەن خىتايدەك غەيرىي سوتسىيالىزم دۆلەتلىرىگە تاقابىل تۇرۇپ ئەسلىدىكى خەلقئارا قائىدىنى قوغدىماقچىدەك قىلسىمۇ نۇرغۇن دۆلەتلەرنى قايىل قىلالىغىنى يوق چۈنكى غەرب دۆلەتلىرى خېلى كۆپ جەھەتتە ئۇ قائىدىدىن ئۆزلىرى ۋاز كەچتى

بەلكى ئۇكرائىنانىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى قوغدىلىدۇ، غەربنىڭ تەسىر كۈچى ئازىيىدۇ، دەپ بىلىدۇ ئامېرىكىدىكى ئانالىزچى ئاندرېس كورنىڭ قارىشىچە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ قۇتۇپلىشىشىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ ئېلخەت ئارقىلىق يوللىغان جاۋابىدا مۇنداق دەيدۇ. ئۇكرائىنا ئۇرۇشى خىتاي بىلەن روسىيەنىڭ مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇلار شىمالىي كورىيە ئىران بېرما، ۋېنېسۇيلا قاتارلىق لۈكچەك دۆلەتلەر بىلەن قويۇق ئالاقىدە بولۇپ كەلدى. ئۇلار ھازىر سەئۇدى ئەرەبىستان، ھەتتا ھىندىستاننى ئۆز قوينىغا تارتماقچى. مۇستەبىتلەر بىر بىرىگە ياردەم قىلغاندا تولىمۇ شەخسىيەتچى كېلىدۇ. ھالبۇكى دېموكراتىك دۆلەتلەر بىر بىرىگە ياردەم بېرىدۇ. ئاندرېس كورنىڭ قارىشىچە روسىيەنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىغا قارشى چىقمىغان بىتەرەپ تۇرۇۋالغان ياكى ئۇنى قوللىغان دۆلەتلەرنىڭ مەۋجۇت بولۇشىدا خىتاينىڭ ئوينىغان رولى ناھايتى چوڭ ئۇ ئامېرىكىنىڭ تا ھازىرغىچە خىتايغا بوشاڭلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى خىتاينىڭ تەيۋەنگە تەھدىت سېلىشىغا ئامېرىكا يېڭى جازا قوللانمىدى بەلكى خىتايدىن روسىيەنى ئەسكەر چېكىندۈرۈشكە قايىل قىلىشنى ئۆتۈندى بۇ ئەمەلىيەتتە خىتاينى خەلقئارا سەھنىدىكى ئەقىللىق رولچى، ھەتتا دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ دوستى دەپ قارىغانلىق. ئامېرىكا خىتاي بىلەن روسىيەگە تەڭلا قاتتىق جازا قوللانسا بولاتتى. ئەمما ئامېرىكا دائىم روسىيەدەك كىچىك تەھدىتنى چوڭ بىلىپ، ئەڭ چوڭ بالايىئاپەت مەنبەسى بولغان خىتايغا ئىزچىل سەل قاراپ كېلىۋاتىدۇ. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، غەرب دۆلەتلىرى خىتايغا قانچە يول قويغانچە خىتاي ئۆزىنىڭ ئىدىيىسىنى بازارغا سېلىشتا ۋە باشقىلارنى قايىل قىلىشتا شۇنچە ئالدىغا كېتىدۇ خىتاينىڭ نەزىرىدىن قارىغاندىمۇ بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئۈستۈنلۈك تالىشىش كۈرىشى دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن مۇستەبىت دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش ئەمەس بەلكى دېموكراتىيىنى قانداق چۈشەندۈرۈش ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشتۇر خىتايچە دېموكراتىيە خۇددى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزمغا ئوخشاش تەشۋىق قىلىنغىنىدا خىتاينىڭ دۇنيادىكى سىياسىي ئېقىم ۋە يۈزلىنىشلەردە ئۈستۈنلۈك قازىنىش باشقا دۆلەتلەرنى قايىل قىلىش ۋە ئۆزىگە ئەگەشتۈرۈش ئېھتىمالى شۇنچە كۈچلۈك بولىدۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېيىلگەن خىتاينىڭ قەد كۆتۈرۈشى غەرب دۇنياسى يېتەكچىلىكىدىكى دۇنيا تەرتىپىنى ئاغدۇرۇپ تاشلايدۇ دەپ ئەنسىرەيدىغان جو بايدېن ياكى باشقا غەرب رەھبەرلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا خىتايغا بېرىدىغان ئەڭ ياخشى جاۋاب دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئورنىنى مەھكەم ساقلىشى ۋە خىتايغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشىدۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى ئەتىيازدا قىزىلسۇغا قاراشلىق ئاقتو ناھىيەسىنىڭ بارىن يېزىسىدا زەينىدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدا قوزغالغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي تۇغۇت چەكلەش قاتارلىق سىياسەتلىرىگە قارشى قوراللىق كۈرەش شۇ يىلى بەشىنچى ئاپرېل قانلىق باستۇرۇلغان ئىدى شۇندىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن زۇلۇم سىياسەتلىرىگە قارشى ۋەقەلەردىن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىكى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى قاتارلىقلار ئۈزۈكسىز يۈز بېرىپ، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارنى دۇنياغا ئاشكارىلىغان. چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن باشلاپ يۈز بەرگەن بىر قاتار قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇھىم بىر پارچىسى دەپ تەرىپلىمەكتە. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىزلەر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يېقىندا ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، بۇ يىل بەشىنچى ئاپرېل كۈنى زەينىدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدىكى بارىن خەلقىنىڭ خىتاينىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىكى قوراللىق ئىنقىلابىنى ۋە بۇ ئىنقىلابتا قۇربان بولغان شېھىتلارنى خاتىرىلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن توقسىنىنچى يىللارنىڭ باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر رايونىدا پىلانلىق تۇغۇت نامىدىكى مەجبۇرىي تۇغۇت چەكلەش سىياسىتىنى ئەڭ ئاشقۇن ۋاسىتىلەر بىلەن ئىجرا قىلىشقا باشلىغان خىتاينىڭ مەجبۇرىي تۇغۇت چەكلەش سىياسىتى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاساسلىق يەرلىك خەلق بولغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كۈچلۈك قارشىلىقىغا دۇچ كەلگەن. نەتىجىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى ئەتىيازدا قىزىلسۇ ئوبلاستىنىڭ بارىن يېزىسىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرى خىتاينىڭ مەجبۇرىي تۇغۇت چەكلەش سىياسىتىنى مەركەز قىلغان زۇلۇم سىياسەتلىرىگە قارشى زەينىدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدا قوراللىق قارشىلىق ھەرىكىتى ئېلىپ بارغان. ھالبۇكى، بارىن خەلقىنىڭ بۇ قوراللىق ئىنقىلابى شۇ يىلى بەشىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي ئارمىيەسى تەرىپىدىن رەھىمسىزلەرچە باستۇرۇلغان. شۇ قېتىملىق ئىنقىلابقا قاتناشقان ياكى شۇ ئىنقىلاب بىلەن مۇناسىۋىتى بار دەپ قارالغان يۈزلىگەن كىشىلەر ئۆلتۈرۈلگەن، قولغا ئېلىنغان ياكى ئىز-دېرەكسىز غايىب قىلىۋېتىلگەن. شۇنىڭدىن باشلاپ بارىن ئىنقىلابى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىكى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ۋە ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىكى يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقى قاتارلىق زور قىرغىنچىلىقلار بىلەن بىرلىكتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ مۇھىم پاكىتلىرى سۈپىتىدە ئوتتۇز ئۈچ يىلدىن بۇيان خاتىرىلىنىپ كەلمەكتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدۇن، ئىنتېرنېت تور ئالاقىسى، ھەتتا تېلېفون ئالاقىلىرىمۇ ئومۇملاشمىغان ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدا يۈز بەرگەن بارىن ئىنقىلابى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىگە قارشى قوزغالغان دەسلەپكى مەزگىللەردىكى قارشىلىق كۈرەشلىرىنىڭ بىرى دەپ كۆرسەتتى. بارىندىكى ئۇ ۋەھشىيلىكنى، خىتاي ئارمىيەسىنىڭ قورالسىز خەلقنى بىر قانچە كۈن توختىماي، باستۇرۇشى، ئوققا تۇتۇشى، بومبىلىشى، بۇ دېگەندەك ئالاقە ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىنىڭ تېخى راۋان بولمىغانلىقى ئۈچۈن شۇ ۋاقىتلاردا بېسىلىپ قالغان. ئەمەلىيەتتە خىتاي ناھايىتى ئېغىر قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان. ھازىرغىچىلىك شۇ بارىن ئىنقىلابى جەريانىدا تەلەپ قىلىنغان تەلەپ نېمە بولسا، ھازىرغىچىلىك شۇ تەلەپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلۇۋاتىدۇ. چۈنكى ئۇلارنىڭ ئۇ ۋاقىتتىكى تەلەپ قىلغان تەلىبى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكىنى، ھۆرلۈكىنى، ئۆزىنىڭ مىللىي ئالاھىدىلىكىنى، دىنىي ئالاھىدىلىكىنى ساقلاپ قېلىشنى مەقسەت قىلىپ شۇ تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ چىققان بۇلار. مەيلى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى بولسۇن، مەيلى كېيىنكى دەۋردە باشلىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى بولسۇن، زادى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ سىياسەتلىرىنىڭ ھەممىسى ئاساسلىق مەقسىتى نېمە، ئۇيغۇرلارنى تۈپتىن يوقىتىۋېتىش. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇنىڭدىن ئوتتۇز ئۈچ يىل ئىلگىرى يۈز بەرگەن بارىن ئىنقىلابى ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسىدە يۈز بەرگەن بارىن قىرغىنچىلىقى ئەمەلىيەتتە خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئىدارە قىلغاندىن بۇيان ئېلىپ بارغان قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. زەيدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدىكى بارىن ئىنقىلابىنىڭ قەھرىمانلىرى ئوتتۇرىغا چىقىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى، تۇغۇت چەكلەش سىياسىتى، دىنىي ئەركىنلىكنى ۋە مىللىي ئەنئەنىلەرنى چەكلەش، يوق قىلىش سىياسىتىگە قارشى ئۆزىنىڭ نارازىلىقىنى بىلدۈرۈش مەقسىتىدە ئوتتۇرىغا چىققان. يەنى بۇلارنىڭ دېگەندەك شۇ قەھرىمانلىق روھى ھازىرغا قەدەر خەلقىمىزنىڭ قەلبىدە ساقلىنىپ كېلىۋاتىدۇ. تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ئەپەندى بەشىنچى ئاپرېل بارىن قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن يۇقىرى بېسىملىق باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى دۇنياغا ئاشكارىلىغان زور ۋەقەلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ھەر قېتىم چىققان، مەسىلەن، غۇلجا ئىنقىلابى، ئۈرۈمچى ئىنقىلابى دېگەندەك ئىنقىلابلارنىڭ ھەممىسىنىڭ ئاساسلىق ئۇلى شۇ ۋاقىتتا سېلىنغان. يەنى مىللىتىمىز مۇشۇ بارىن ئىنقىلابى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تەسلىم بولمايدىغانلىقى، ئۆزىنىڭ زۇلۇمغا قارشى كۈرەش قىلىدىغانلىقى، ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغانتى. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئاپرېل بارىن قىرغىنچىلىقىنىڭ ئۆزلىرى ئېلان قىلغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتلاردا كۆپ قېتىم تىلغا ئېلىنغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى سۈپىتى بىلەن دوكلاتلارنىڭ ھەممىسىدە بۇ بارىن قىرغىنچىلىقى تىلغا ئېلىنغان بۇرۇنقى دوكلاتلاردا، مەسىلەن، خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باسقۇنچىلىق تۈزۈملىرى دېگەندەك بىر نەچچە دوكلاتلار بار ئىككى مىڭ ئون ئۈچ ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭدىن بۇرۇن ھەتتالىقى يەكەن قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگەندىمۇ مۇشۇ پۈتۈن ۋەتەندە بولۇۋاتقان قىرغىنچىلىقلارغا يۈز بەرگەندە بېرىلگەن ھەر بىر دوكلاتتا بارىن قىرغىنچىلىقىمۇ ئاشۇ تىلغا ئېلىنغان زۇبەيرە خانىمنىڭ قارىشىچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى يۈز بەرگەن بەشىنچى ئاپرېل بارىن قىرغىنچىلىقى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنى بېسىۋالغاندىن بۇيان ھېچقاچان توختىمىغانلىقىنى ئىسپاتلايدىغان مۇھىم پاكىتلارنىڭ بىرى ئىكەن. ئەسلى قىرغىنچىلىق ئەزەل-ئەزەلدىن بار. يەنى قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى بىزنىڭ ۋەتەننى قانۇنسىز ئىشغال قىلغاندىن بېرى بارلىق قىرغىنچىلىقلار، باستۇرۇشلار، بولۇپمۇ مۇشۇ خۇددى بارىن ئىنقىلابىغا ئوخشاش دەھشەت قىرغىنچىلىقنىڭ ھەممىسى يۈز بەردى بىردىن بىردىن. شۇ بارىن شۇ چاغدىكى قارشىلىقى مانا شۇ خەلقىمىزنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئېلىپ بارغان شۇ قوراللىق قارشىلىقىنىڭمۇ تۈپ سەۋەبى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى شۇ ۋاقىتتىن باشلىغانلىقىنىڭكى بىر بەلگىسى. نېمە ئۈچۈن دېگەن ۋاقتىدا ئۇ يەردىكى خەلقنىڭ قوزغىلىپ كېتىشىنىڭ سەۋەبى خىتاينىڭكى ئاتالمىش پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى سەۋەبىدىن بولغان. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭكى بىر دوكلاتىدىمۇ ئېلان قىلىنغاندەك ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىكى ھەتتا بىز ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭكى توققۇز ئايلىق تۇغۇلۇش ئالدىدا تۇرغان بالىلىرىنىمۇ قورساقتىن مەجبۇرىي ئالدۇرۇپ قىرغىنچىلىق ئېلىپ باردى ئەمدى بۇ خىتاينىڭكى پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتىنى بۇ قەدەر ئەسەبىي ھالدا ئۇيغۇرلارغا قارىتىشى شۇ زامانلاردا بولۇپمۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبتا يەنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى بۇ رايونلاردا بۇنداق ئۇيغۇرلارغا قارىتا بۇنداق ئەسەبىيلىكچە قاتىللارچە ئېلىپ بېرىشنىڭ ئۆزىلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىرغىنچىلىقنى شۇ ۋاقىتتىن باشلىغانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى. زۇبەيرە خانىم ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دۇنياغا ئاشكارىلاش ۋە ئۇنىڭغا قارىتا تەدبىر قوللىنىشتا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئاپرېل بارىن قىرغىنچىلىقىنى داۋاملىق خاتىرىلەش ۋە بۇ ھەقتە تەتقىقات، ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىشنىڭ ئەھمىيىتىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. بۇنىڭ ناھايىتى زور ئەھمىيىتى بار، چۈنكى بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قىرغىنچىلىقىنىڭ ئۇ بىر ئىككى كۈنلۈك ئىش ئەمەسلىكى. بىزنىڭ ئۇيغۇر تارىخىمىزدا خىتاي ھۆكۈمىتى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە قەدەم باسقاندىن بېرى ئۇيغۇرنىڭ ھېچقانداق بىر ھەقىقىي بىر ئاتالمىش ئاپتونومىيە دەپ ئاپتونومىيە ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولمىغانلىقى، خىتاي ئېيتقاندەك ئۇيغۇرلارنى ئازاد قىلىپ، بەختلىك، پاراۋان، ئىناق، ئىتتىپاق، تىنچ ھاياتقا ئېرىشتۈرگەن دېگەنلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ پۈتۈنلەي خىتاينىڭكى تەشۋىقاتى، ئۇيغۇر خەلقىنى ئىچكى تەرەپتىن قىرىپ تۈگىتىۋاتقانلىقى مۇشۇنداق مەسىلىلەرگە نىسبەتەن مانا مۇشۇنداق بىر تارىخنى، خىتاينىڭ مۇشۇنداق بىر قىرغىنچىلىق تاكتىكىسىنى بولۇپمۇ بىز ئۆز خەلقىمىزگە چۈشەندۈرۈش، ياشلىرىمىزغا چۈشەندۈرۈش، دۇنياغا چۈشەندۈرۈش بۇ ناھايىتى مۇھىم. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز نۇرغۇن ۋاقىتتا دېگەن ۋاقىتتا مەيلى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بولسۇن، ھەرقانداق بىر ئۇيغۇر پائالىيەتچى بولسۇن ياكى ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلار بولسۇن، بىزنىڭ بىردىنبىر پىرىنسىپىمىز شۇ بولۇشى كېرەككى، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قىرغىنچىلىقى ئۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن باشلاندى دېسەك قىپقىزىل خاتا بولىدۇ بۇ توقسىنىنچى يىلدىكى بارىن، توقسان يەتتىنچى يىلدىكى غۇلجا قىرغىنچىلىقى، يەكەن قىرغىنچىلىقى، ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقى، خوتەندىكى مەسچىتلەردىكى قىرغىنچىلىقلار ئىككى مىڭ ئون ئۈچ، ئىككى مىڭ ئون، ئىككى مىڭ ئون بىرلەردە بولغان. مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىنى سىز بىر بىرسىگە باغلىسىڭىز، بۇ بارىن قوزغىلىڭى، بارىن قارشىلىق ھەرىكىتى خىتاي ھۆكۈمىتىگە نىسبەتەن ھەقىقەتەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاللىبۇرۇن باشلاپ بولغانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان چەت ئەللەردىكى تەشكىلاتلار ۋە ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلار بەشىنچى ئاپرېل بارىن قىرغىنچىلىقىغا ئوخشاش يېقىنقى يېرىم ئەسىردىن بۇيان ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلارنىڭ دەلىللىرىنى داۋاملىق توپلىماقتا ئىكەن. ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى، يەتمىشىنچى يىللىرىدىن باشلاپ تۈركىيەگە يەرلەشكەن ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلارنىڭ ئەۋلادلىرى تۈركىيەدە ئۆز ئالدىغا ئىگىلىك تىكلەپ، تىكلەپ زاۋۇت فابرىكىلارنى قۇرماقتا ئىكەن. ئۇلاردىن نازىم باتۇرخان ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ قەيسىرى شەھىرىدىكى تۈركىستان ماشىنا ۋە سانائەت نامىدىكى مىخ ئىشلەپچىقىرىدىغان زاۋۇتىدا ئاتمىشتىن ئارتۇق ئادەم ئىشلەيدىغان بولۇپ، مەھسۇلاتلىرى ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلىنماقتا ئىكەن. دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن. ئاتمىش، يەتمىش يىل بۇرۇن ئۆز ۋەتىنىنى تاشلاپ چەت ئەلگە قېچىشقا مەجبۇر بولغان ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلارنىڭ پەرزەنتلىرى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ھەر ساھەدە ئىگىلىك تىكلەشكە باشلىغان ئىدى. بۇلاردىن بىرى ھازىر تۈركىيەنىڭ قەيسىرى شەھىرىدىكى سانائەت رايونىدا تۈركىستان ماشىنا ۋە سانائەت نامىدا زاۋۇتى بار نازىم باتۇرخاندۇر. ھازىر نازىم باتۇرخاننىڭ زاۋۇتىدا ئاتمىش ئادەم ئىشلەۋاتقان بولۇپ، ئۇلار مىخ ئىشلەپچىقىرىپ، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلغاندىن سىرت، تۈركىيەدىكى داڭلىق كارىۋات، سافا، ئورۇندۇق ۋە ئۈستەل ئىشلەپچىقىرىدىغان زاۋۇتلارغا ساتماقتا. كارخانىچى نازىم باتۇرخان زىيارىتىمىزنى ئۆز زاۋۇتىدا قوبۇل قىلىپ، ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلىدىن كېيىن زاۋۇتتا ئىشلەپ چىقىرىلىۋاتقان ماللارنىڭ خىلىنى ئازايتىپ، مالنىڭ مىقدارىنى كۆپەيتكەنلىكىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. ھازىر بىز چالىشقان كىشى سايىسىنى جىق كۆپەيتمىدۇق. ئەمما بۇ تۇرغۇدا تەبىئىيكى چالىشقان كىشى سايىسىمۇ ئۇ ۋاقىتتا مەسىلەن، قىرىق كىشى بىلەن ئىشلىگەندە ئىككى يۈز ئەللىك خىل ئىشلىگەن ئەھۋالنىڭ ئىككى يۈز ئەللىك خىلىنى ئىككى يۈز خىلغا چۈشۈرۈپ، مىقدار جەھەتتىن كۆپ، ئەمما خىل جەھەتتىن ئاز. نازىم باتۇرخان زاۋۇتتا ئىشلەپ چىقىرىۋاتقان مىخلارنى ئامېرىكا، ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇنداق دېدى. مېنىڭ ئوغلۇم باھادىر باتۇرخان بۇ ئۇنىۋېرسىتېتنى تۈگىتىپ، ئەنقەرە، بىلكەنتنى تۈگىتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئەمدى بىزنىڭ بالىنىڭمۇ ئىنگلىزچىسى بار يا. بۇ ئىنگلىزچىسى بىلەن بىرئاز تەبىئىي ئىشنى ئۆگەندى، بىز ئۆگەتتۇق. بىز ھازىر ئامېرىكا، گېرمانىيە، بۇ ئۇكرائىنا، ئۇكرائىنا ھازىر ساۋاش، روسىيە، باشى. ئىلگە يەنى بۇ دىگەر ئىللەردىنمۇ تەكلىپ كېلىۋاتىدۇ ھازىر. فرانسىيادىن ئارا-ئارا تەكلىپ كېلىدۇ. ئۇلار بىلەنمۇ ئىنشاللا كۆرۈشىمىز. يەنى بۇ ئىھراجات ئىشى ئۆيلە ھەمەن بىر ئىرتىباتتىلا بولىدىغان ئىش ئەمەس. كارخانىچى نازىم باتۇرخاننىڭ بايان قىلىشىچە، زاۋۇتنى دادىسى يۈسۈپ باتۇرخان قۇرغان. يۈسۈپ باتۇرخان بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلىغىچە تۈركىيەدە سائەت رېمونت ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللانغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا بىر كىچىك ستانوك ئېلىپ، ئۆينىڭ ھويلىسىدا بۇرما مىخ ئىشلەپچىقىرىشقا باشلىغان بولۇپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى بەش مىڭ كىۋادرات مېتىرلىق زاۋۇت سالغان. مەزكۇر زاۋۇتنىڭ قۇرغۇچىسى يۈسۈپ باتۇرخان ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى سەكسەن بىر ياشتا ۋاپات بولغان بولۇپ، ھازىر زاۋۇتنى چوڭ ئوغلى نازىم باتۇرخان بىلەن غالىپ باتۇرخان ۋە نەۋرىسى باھادىر باتۇرخان باشقۇرماقتا. نازىم باتۇرخان دادىسى يۈسۈپ ئەپەندىنىڭ ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ تۈركىيەگە كېلىش ھەم تۈركىستان ماشىنا ۋە سانائەت نامىدا زاۋۇتنى قۇرۇش جەريانى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. دادام ۋەتەندە قەشقەر يوپۇرغىدا تۇغۇلغان. دادامنىڭ دادىسى

مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەش يىلىدا تۈركىيەدە قەيسەرىگە، فار مەھەللىسىگە يەرلەشتۇق. دادام ھۈنىرى سائەتچىلىك. تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى بىزنىڭ بۇ ھەمشەرىلەرگە قول قانات كېرىپ، ھۈنەرۋەنلەرنى تۈركىيەدىكى پابرىكىلارغا يەرلەشتۈرگەندە، دادام مەن بىر يەرگە مائاشلىق چالىشالمايمەن. مېنىڭ ئورنۇمغا مېنىڭ يېگەنىم ئابدۇللا تۈركئوغلۇنى ئېلىڭلار ئۇمۇ سائەتچى، مەن سەربەست ئىش قىلىمەن، دەپ ئۇنىماپتۇ ۋاقتىدا. ئىككى يىل دادام بوش قالدى، ئەمما

خېرىدار يوق. ئۆيگە ئاشۇ دۇكانغا مېڭىپ بېرىپ مېڭىپ كەلگەن ئەھۋال. ئەمدى كېيىن شۇ چىداپ تۇرۇپ سەۋر قىلىپ تۇرۇپ ئالتە ئايدىن كېيىن ئاستا ئاستا خېرىدار كەلگىلى تۇردى. ئاندىن كېيىن خېرىدارلار جىقىيىپ كەتتى. دادام بارمۇ بىزگىمۇ ئۆگەتتى. بىز ئالتە ئۇكا. ئىككى ئوغۇل تۆت قىز. ھەممىسىگە سائەتچىلىكنى ئۆگىتىپ ئۇ سائەتچىلىك راۋاج تېپىپ كەتتى. ئۇ دۇكانغا جىق سائەت كىرىپ كەتتى. دادام دۇكاندا قىلغاننى قىلدى قىلالمىغاننى ئۆيگە ئەكەلدى. ھەممىمىزگە ئۈلەشتۈرۈپ سائەتنى مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئالتىغا قەدەر سائەتچىلىكنى قىلىۋاتقان ئەھۋالدا دادام دېدىكى بۇ سائەتچىلىكمۇ ئەمدى تۈركىيەدە راۋاج تاپمايدىغان بىر ئىش بولۇپ قالىدۇ. بىز ئەمدى سانايىغا ئېشىپ ئۆتەيلى دەپ، ئەمدى سانايىنىڭ ئاراشتۇرمىسىنى باشلىدى. نازىم باتۇرخان ئەپەندى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تىرىشىپ ئوقۇپ، ھەر ساھەدە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىنى، ئىگىلىك تىكلىشىنى تىلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. چەت ئەللەرگە چىققاندىن كېيىن تىك تۇرماق لازىم. ئەمدى مەملىكەت ئۆزىمىزنىڭ مەملىكىتى. ئەمدى خىتاي بېسىۋالدى، ھازىر كەمبەغەلچىلىك بولدى ئەمما. ئەمدى مەملىكەتتىن چىققان ئادەملەرگە ئۇ يەرنىڭ ئۆز خەلقى ھەر زامان ئىككىنچى سىنىپ مۇئامىلىسى قىلىدۇ. بۇنىمۇ چۈشەنمەك لازىم. بۇنداق بولغان ھالەت جىق ئىشلەش لازىم. دادام دەيتتى يا مەسىلەن، بۇ خەق ئەگەر سەككىز سائەت ئون سائەت ئىش قىلسا، بۇنىڭ بۇ يەردە توپىسى ئۆزىنىڭ دادىسىدىن قالىدۇ، ئانىسىدىن بار. بىزنىڭ ھېچ بىر نەرسىمىز بولمىغان ھالەتتە بىزنىڭ بۇ ئادەم مىشەرلىك خەقتىن ئىككى مىسلى تېخى جىق غەيرەت قىلمىمىز لازىم. نېمىشقا، چۈنكى بىزنىڭ بۇ يەردە ھېچ نەرسىمىز يوق. بىز شۇنداق تىرىشىپ تۇرمىساق، ئىشلەپ تۇرمىساق، بېشىمىزنى تىك تۇتالمايمىز. بۇلار بىزنى خار كۆرىدۇ. ئۇنىڭ ئىچىن مۇشۇ خار قالمىماق ئىچىن ئوقۇشنى ياخشى ئوقۇماق لازىم. ۋاقىتنى ياخشى دېگەرلەندۈرمەك لازىم. ئۇنداق بىر كىملەردىن بىر نەرسىنى تاما قىلماي، ئۆزى ھۈنىرىمىزنى، ئۆزى قابىلىيىتىمىزنى، پۈتۈن ئۆزىمىزنىڭ نېمىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، جانلىق تۇرۇپ، ئىشلەپ تۇرۇپ، ئاندىكىن ھە، شۇ مەملىكەتنىڭ داۋاسىنىمۇ قىلالماق ئۈچۈن بۇنىڭغا قانداق، نېمە لازىم؟ جانلىق تۇرماق لازىم. پۇل لازىم، مۇجادىلە ئۈچۈن بىلگى لازىم، ئوقۇماق لازىم. بۇلا بولمىدىغاندا قانداق بولماقچى؟ ھە، مانا شۇ كۆچمەنلا كەلدى مۇشۇ يەرگە. مەملىكەتتىن زاتەن بۇلا كۈن ئالالماي كەپتۇ. مۇشۇ يەردىمۇ مانا شۇنداق پەرىشان بۇلا، دەيدىغان بىر ئەھۋالنى بىزنىڭ ياشىمىمىز لازىم ئەمەس، بۇ بىزگە بەك ئار بولىدۇ، دەيتتى. بۇنىڭ ئۈچۈن بىز گەنچلىگە مۇشۇنى دەيتتى، بار كۈچىڭلار بىلەن ئوقۇڭلار، ئەگەر ئوقۇمىساڭلار، ھۈنەر ئۆگىنىڭلار، جىق غەيرەت قىلىڭلار، غەيرەت قىلماقتىن باشقا ھېچ بىر چارەڭلار يوق، دەيتتى. بىز ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى مەزكۇر زاۋۇتنى ئېكسكورسىيە قىلغان ۋاقتىمىزدا ئىشخانا بىناسى يوق ئىدى. بۇ قېتىم تۆت قەۋەتلىك ئېگىز ئىدارە بىناسى ۋە سېختا كۆپ ساندا خىزمەتچىلەرنىڭ ئىشلەۋاتقانلىقىنى كۆردۇق. ھەقىقەتەن ئاتمىش يىل بۇرۇن تۈركىيەگە قولىدا ھېچنېمىسى يوق، كەمبەغەل ھالدا كەلگەن يۈسۈپ باتۇرخانلار ئائىلىسى بۈگۈنكى كۈندە تۈركىيەدە ئوتتۇرا دەرىجىدىكى زاۋۇت كارخانىغا ئىگە ئائىلىگە ئايلىنىپ، كۆپلىگەن كىشىلەرگە ئىش پۇرسىتى يارىتىپ، مەھسۇلاتلىرىنى خەلقئارا بازارغا چىقىرىدىغان سەۋىيەگە يەتكەن.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان سىياسىي، ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىكىنى يەنىمۇ بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈش ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. دوستلۇق مۇناسىۋىتىمۇ ياكى دوستلۇق قىلتىغىمۇ؟ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ سېكرېتارى ما شىڭرۇي يىگىرمە ئالتىنچى مارتتىن ئوتتۇزىنچى مارتقىچە قازاقىستان ئۆزبېكىستان ۋە قىرغىزىستانغا تۇيۇقسىز زىيارەتكە بارغان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئاشكارا ئۇچۇرلىرىغا قارىغاندا ما شىڭرۇينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇ دۆلەتلەرگە زىيارەتكە بېرىشىنى خىتاي دائىرىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن خىتاي ئارىسىدا مەڭگۈلۈك ئىستراتېگىيىلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈش دەپ باھالىغان ما شىڭرۇيمۇ ئۆز باياناتلىرىدا بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭنى سىرتقا ئېچىۋېتىش ۋە ھەمكارلىق ئورنىتىشتىكى مۇھىم نىشان دۆلەتلەر ئىكەنلىكىنى، شۇڭا خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئارىسىدىكى يەرلىك ھۆكۈمەتلەر بىلەن ھەرقايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقلارنى كۈچەيتىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن، شۇنداقلا ئىقتىسادىي ۋە تىجارىي ئالاقىلارنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ،

ئەكسىچە بولغاندا مەزكۇر زىيارەتكە خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ يەرلىكتىكى ۋەكىلى ئەمەس بەلكى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ يەرلىك رەھبەرلىرى بېرىشى كېرەك ئىدى ئۇنداقتا ما شىڭرۇينىڭ بۇ سەپىرى نېمىنى مەقسەت قىلغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش تەييارلىقى يەرلىك پارتكوم سېكرېتارى بولغان ما شىڭرۇينىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا ۋاكالىتەن ئوتتۇرا ئاسىيادە زىيارەتتە بولۇشى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاتالمىش ئاپتونومىيەسىنى پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا تەمشىلىۋاتقانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى بولۇشى مۇمكىن چۈنكى ماۋزېدۇڭ دەۋرىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا بىڭتۇەندىن ئىبارەت بىر قانۇنسىز ئورگاننى سەپلەشنىڭ ئۆزىلا بۇ زېمىندا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقلىرىنىڭ ئەسلا كاپالەتلەندۈرۈلمەيدىغانلىقىنىڭ دەلىلى ئىدى رېئاللىقمۇ دەل شۇنداق بولۇپ يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلار بىڭتۇەندىن ئىبارەت بىر نازارەتچى ئورگاننىڭ قوراللىق نازارىتى ئاستىدا پۈتكۈل ھەقلىرىدىن مەھرۇم ھالەتتە ئېغىر زۇلۇم چېكىپ كەلدى دېڭ شياۋپىڭ دەۋرىدە باشلانغان ئىسلاھاتتا بولسا ئاپتونوم رايونلارنى قانداق قىلغاندا پۈتۈنلەي يوقىتىپ جۇڭخۇا ئۇلۇسىدىن ئىبارەت بىرلا كىملىكى بولغان خىتاي دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىش ئاخىرقى نىشان قىلىندى رېئاللىقتىمۇ دەل شۇنداق بولۇپ يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلار بىڭتۇەندىن ئىبارەت بىر نازارەتچى ئورگاننىڭ قوراللىق نازارىتى ئاستىدا پۈتكۈل ھەقلىرىدىن مەھرۇم ھالەتتە ئېغىر زۇلۇم چېكىپ كەلدى دېڭ شياۋپىڭ دەۋرىدە باشلانغان ئىسلاھاتتا بولسا ئاپتونوم رايونلارنى قانداق قىلغاندا پۈتۈنلەي يوقىتىپ جۇڭخۇا ئۇلۇسىدىن ئىبارەت بىرلا كىملىكى بولغان خىتاي دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىش ئاخىرقى نىشان قىلىندى دەرۋەقە خىتايلارنى باي قىلىپ خىتاي بولمىغان خىتايدىكى بەش ئاپتونوم رايونىدىكى ئاساسىي گەۋدە مىللەتلەرنى نامراتلاشتۇرۇش ئىسلاھاتنىڭ ئەڭ چوڭ ئۇتۇقلىرىدىن بىرى بولۇپ قالدى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدا خىتاي زىيالىيلىرى ئارىسىدا ئاپتونوم رايونلارنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش تەشەببۇسلىرى كۈچىيىشكە باشلىدى تاكى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلغىچە مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيەنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ۋە ئىككىنچى ئەۋلاد مىللەتلەر سىياسىتىنى يولغا قويۇش ئاۋازلىرى ئۈزۈلۈپ باقمىدى شۇنداقلا نۇرغۇنلىغان خىتاي تەتقىقاتچىلىرى ئاپتونومىيەنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ۋە كېيىنكى مىللەتلەر سىياسىتىنى قانداق ئېلىپ بېرىش ھەققىدە تۈرلۈك لايىھەلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتى دۆلەت ئەھۋالى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى پروفېسسور خۇ ئەنگاڭ بىلەن بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق پروفېسسورى ما روڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئىككىنچى ئەۋلاد مىللەتلەر سىياسىتى نەزەرىيىسى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى مىللەتلەر سىياسىتىگە ئەڭ چوڭ تەسىر كۆرسەتكەن لايىھەلەردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ ئۇلار ئوتتۇرىغا قويغان بۇ لايىھەدە خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ مىللەت كىملىكى ئېڭىنى سۇسلاشتۇرۇش ۋە جۇڭخۇا مىللىتى كىملىكىنى قوبۇل قىلدۇرۇش ئۇيغۇر ۋە تىبەتكە ئوخشاش خىتايلار بىلەن تويلاشمايدىغان ئاسسىمىلياسىيە بولۇش نىسبىتى تۆۋەن مىللىي ئۇيۇشۇشچانلىقى كۈچلۈك خەلقلەرگە مەجبۇرلاش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىش ئارقىلىق خىتايلاشتۇرۇش قاتارلىقلار تەشەببۇس قىلىنغانىدى نۆۋەتتە خىتاي تۈرمىسىدىكى ئىلھام توختى ئەپەندى ئىككىنچى ئەۋلاد مىللەتلەر سىياسىتى لايىھەسىنى ئەڭ بۇرۇن تەنقىد قىلغان ۋە بۇنداق قىلىشنىڭ خىتايدا تېخىمۇ ئېغىر ئاقىۋەتلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولىدىغانلىقى بىلەن خىتاينى ئاگاھلاندۇرغانىدى ئىلھام توختى ھەتتا مىللەتلەر مەسىلىسىنى جۈملىدىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ توغرا ۋە مۇۋاپىق بولغان پىلان لايىھەسىنى ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى تۈزۈپ ئېلان قىلغان ئىلھام توختىنىڭ مەزكۇر لايىھەسىدە نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىقلىرى سەۋەبىنىڭ ئاپتونومىيە ھەقلىرىنىڭ ئەمەلىيلەشتۈرۈلمىگەنلىكى ھەق ھوقۇقلىرىنىڭ قوغدالمىغانلىقىدىن كېلىپ چىقىۋاتقانلىقىنى ئۇيغۇرلارغا ھەقىقىي ئاپتونومىيە ھەقلىرىنى قايتۇرۇپ بېرىش پۈتكۈل ھەق ھوقۇقلىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشنىڭ مىللىي زىددىيەتلەرنى ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ۋە ئۈنۈملۈك يولى ئىكەنلىكى دەلىل ئىسپاتلار بىلەن يورۇتۇلغان ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلھام توختىنى دەل بۇ قاراشلىرى سەۋەبلىك قولغا ئالدى ۋە مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانىدى ئىلھام توختىنىڭ قاماققا ئېلىنىشى ئۇيغۇرلارنىڭ كېيىنكى قەدەملەردە ئاتاقتىكى ئاپتونومىيە ھەقلىرىدىنمۇ پۈتۈنلەي مەھرۇم قىلىشتىن باشقا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىشىنىڭ باشلىنىشى بولدى ما شىڭرۈينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا سەپىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيە ھەقلىرىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنىڭ ئېنىق نامايەندىسى بولۇپلا قالماستىن بەلكى يەنە خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قېرىنداش دۆلەتلەرنى كېيىنكى قەدەمدە نىشانغا ئېلىۋاتقانلىقىنىڭمۇ بەلگىسىدۇر ئوتتۇرا ئاسىياغا دوستلۇق قىلتىغى قۇرۇش قارايدىغان بولساق ما شىڭرۈي ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قازاقىستان ئۆزبېكىستان ۋە قىرغىزىستاندىن ئىبارەت بۇ دۆلەتلەرگە زىيارەتكە بېرىش مەقسىتىنىڭ ئۇلار بىلەن بولغان دوستلۇقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان شۇنداقلا بۇ دوستلۇقنى قانداق چوڭقۇرلاشتۇرۇش ھەققىدە بىرىنچىسى سودا تىجارەت ۋە مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش يەنە بىرى بولسا شەھەرلەر ئارا دوستلۇق مۇناسىۋىتى ئورنىتىشتىن ئىبارەت ئىككى نۇقتىنى ئوتتۇرىغا قويغان مانا بۇ ئىككى نۇقتا ما شىڭرۈينىڭ بۇ قېتىملىق سەپىرىنىڭ ئەڭ نېگىزلىك قىسمى دەپ قاراشقا بولىدۇ نېمە ئۈچۈن بۇ ئىككى نۇقتىنى نېگىزلىك نۇقتا دەيمىز بىزگە مەلۇمكى خىتاينىڭ شەھەرلەر ئارا دوستلۇق مۇناسىۋىتى بولسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىي قاتلىمىغا يۇمشاق كۈچ بىلەن سىڭىپ كىرىش ۋە تەسىر كۆرسىتىشتىكى ئەڭ مۇھىم ۋاسىتىلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى دەل بۇ خىل مۇناسىۋەت ئارقىلىق غەرب دېموكراتىك جەمئىيىتىگە تەدرىجىي سىڭىپ كىرگەن ئىدى خىتاينىڭ يۇمشاق كۈچ بىلەن سىڭىپ كىرىشى غەربنىڭ دېموكراتىك تۈزۈلمىسى ئاستىدا ئىنتايىن قولاي شارائىتقا ئېرىشىپ غەرب جەمئىيىتىدە بىر تۈركۈم خىتايپەرەست چەت ئەللىكلەرنىڭ ھەر ساھەدە پەيدا بولۇشىدەك قورقۇنۇچلۇق ھادىسىگە سەۋەب بولغان بۇنىڭ تىپىك مىساللىرىدىن خۇاۋېي جۇڭشىنلارنىڭ جاسۇسلۇق قىلمىشلىرى خىتاينىڭ مىڭ كىشىلىك پىلانى كۇڭزى ئىنستىتۇت قۇرۇش، خىتاي كارخانىلىرىنىڭ غەربكە مەبلەغ سېلىشى، داڭلىق ماركىلارنىڭ خىتايغا كىرىشى، مەكتەپ، تېببىي ۋە تېخنىكا جەھەتلەردىكى ھەمكارلىق قاتارلىق خىتاي بىلەن خەلقئارادىكى ھەر قانداق بىر دۆلەت بىلەن بولغان ئالاقىلاردا خىتاي بىلەن بولغان شەھەرلەر ئارا دوستلۇق مۇناسىۋىتى ھالقىلىق رول ئوينىغان. بۇ ۋەجىدىن خىتاي كومپارتىيىسى بىرلىك سەپ بۆلۈمىنىڭ رەھبەرلىكىدىكى مەزكۇر سىستېما پۈتكۈل غەرب دۇنياسىغا كېڭىيىپ بۈگۈنكىدەك غەرب دېموكراتىك قىممەت قاراشلىرىغا تەسىر كۆرسىتەلىگىدەك قۇدرەتلىك بىر كۈچكە ئايلانغان نۆۋەتتە غەرب دۇنياسىدا خىتاينىڭ بۇ قىلمىشىنى ئېنىقلاش ۋە خىتاي بىلەن بولغان بۇ خىل مۇناسىۋەتلەرگە خاتىمە بېرىش بىر قىسىم دۆلەتلەردە ئاللىبۇرۇن باشلىنىپ كەتتى مەسىلەن، ئامېرىكىدا كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنىڭ تاقىلىشى ۋە خىتاينىڭ بىر قىسىم ئىلمىي تەتقىقاتچى ئاكادېمىك قالپىقى بىلەن پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان جاسۇسلىرىنىڭ قولغا چۈشۈشى، خىتاي ساقچى پونكىتلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشى بۇلارنىڭ دەلىلىدۇر. بۇلارنىڭ ئەڭ ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىۋاتقان ياۋروپا دۆلەتلىرىدىن بىرى گوللاندىيە ھېسابلىنىدۇ. يېقىنقى بىر قانچە يىلدا گوللاندىيەنىڭ بىر قىسىم كارخانا، سىياسەت، تېبابەت ۋە تەتقىقات قاتارلىق ھەر ساھەلىرىنىڭ ئارقا ئارقىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن باغلانغانلىقىنىڭ ئاشكارىلىنىشى، يەنە كېلىپ خىتاي ساقچى پونكىتلىرىنىڭ گوللاندىيە تۇپرىقىدا قۇرۇلۇشى، گوللاندىيەدىكى بىر قىسىم شەھەرلەرنىڭ خىتاي بىلەن بولغان شەھەرلەر ئارا دوستلۇق مۇناسىۋىتىنى پۈتۈنلەي ئۈزۈپ تاشلىشىغا سەۋەب بولدى.

ما شىڭرۇي بۇ قېتىم ئوتتۇرا ئاسىياغىمۇ ئەنە شۇ مۇناسىۋەت ئەندىزىسىنى تىكلەش ئۈچۈن بارغان ئىكەن ئۇ ھالدا بۇ زىيارەتنىڭ ئاخىرقى نىشانى ئوتتۇرا ئاسىيانى خىتاينىڭ ئارقا ھويلىسىغا ئايلاندۇرۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەس ناۋادا خىتاينىڭ بۇ مەقسىتى ئەمەلگە ئاشقىنىدا تەھدىتتە قالىدىغىنى يالغۇز ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى خەلقلەرلا بولۇپ قالماستىن بەلكى پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىدۇر. يېقىندا نورۇز بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر يازغۇچىلارنىڭ ئون بەش پارچە شېئىر ۋە ھېكايىلىرى ۋە ئۇلارنىڭ تەرجىمىلىرىدىن تۈزۈلگەن باھار كېلىدۇ، شەرقىي تۈركىستاندىن ئەسەرلەر ناملىق مەجمۇئە ئېلان قىلىنغان. مەزكۇر مەجمۇئەدە ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ قەتئىيلىك روھى يورۇتۇلغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يىگىرمىنچى مارت كۈنى يەنى نورۇز بايرىمى ھارپىسىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلارنىڭ ئەسەرلىرىدىن تاللانغان باھار كېلىدۇ، شەرقىي تۈركىستاندىن ئەسەرلەر ناملىق خاتىرە توپلىمى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقالدى مەزكۇر خاتىرە توپلىمى ئاسىيا پۇشتىلىق ئامېرىكىلىق يازغۇچىلار كۇرسى تەرىپىدىن ئىنگلىزچە نەشر قىلىنغان تور ژۇرنىلى بولۇپ بۇ ژۇرنالغا جەمئىي ئون بەش پارچە ئەسەر كىرگۈزۈلگەن توپلامغا كىرگۈزۈلگەن ئەسەرلەر ئارىسىدا مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان يېتىلىۋاتقان ياش ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلاردىن ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەدنىڭ ئۆيگە قايتىدىغان يول ئابدۇرېھىم ئىمىن پاراشنىڭ كېلىدۇ مۇيەسسەر ئابدۇلئەھەد خەنداننىڭ ئەگەر كېرەك بولسا ۋە مۇنەۋۋەر ئابدۇللاھنىڭ قورشاۋدا قالغان ئۆيگە مەرسىيە قاتارلىق شېئىرلىرى ئۇيغۇرلارغا تونۇشلۇق بولغان داڭلىق يازغۇچىلاردىن مەرھۇم ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ باھار چىللايمەن ناملىق شېئىرى ۋە مەرھۇم زۇنۇن قادىرنىڭ پەرمان ناملىق ھېكايىسى ۋە شۇنداقلا نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۈرمىلەرگە تاشلانغان تۇتقۇندىكى يازغۇچىلاردىن ئابدۇقادىر جالالىدىننىڭ زېرىكىش ۋە پەرھات تۇرسۇننىڭ مېھمان قاتارلىق شېئىرلىرى بار ئىدى بۇ توپلامغا يەنە ئىككى قازاق يازغۇچىنىڭ ئەسەرلىرىمۇ كىرگۈزۈلگەن ھەر بىر ئەسەرگە ئەفغان تەخەللۇسى بىلەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا تونۇشلۇق بولغان ياش رەسسام ئىلمىنۇر خانىمنىڭ رەسىملىرى كىرىشتۈرۈلگەن بولۇپ ئەسەرلەرگە ئۆزگىچە ھۆسن قوشقان ئەنگىلىيىدە تۇرۇشلۇق سەنئەتكار رەھىمە مەھمۇد خانىم ۋە خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى تەدرىجى نېرۋا ئىلمىي تەجرىبىخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى مۇنەۋۋەر ئابدۇللا خانىم مەزكۇر توپلامنىڭ تەھرىرلىك ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان بولۇپ ئۇلار مەزكۇر توپلامغا ئەسەر توپلاش ئەسەرلەرنى تاللاش ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلىش ۋە تەھرىرلەش خىزمەتلىرىگە باشتىن ئاخىر قاتناشقان بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۇلارنى مەخسۇس زىيارەت قىلدۇق رەھىمە مەخمۇت خانىم مەزكۇر خاتىرە توپلىمىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىش جەريانى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. بۇ ئېيژېن ئامېرىكىن رايتېرز ۋوركشاپ بۇلار بىز بىلەن ئالدىنقى يىل ئالتىنچى ئايدا ئالاقىلاشقانتى مۇشۇنداق بىر پىلانىمىز بار ئۇيغۇرلارنىڭ قازاقلارنىڭ ئاشۇ شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان خەلقنىڭكى يازمىلىرىنى شېئىر، ئۇنىڭكىن قىسقا ھېكايە، خاتىرە قىساق دېگەن بىر قارارنى ئاغانتۇق دەپ شۇنى بىر پروژېكت قىلىپ ئىشلىگەن بولساق دېدى. شۇنىڭ بىلەن بۇلتۇر ئالتىنچى ئايدا مەن مۇنەۋۋەر ئىككىمىز بۇلار بىلەن ھەپتىدە دېگۈدەك كۆرۈشۈپ بۇ نوتبوكنى قانداق قىلىش توغرىسىدا ئانىڭدىن كېيىن ئېلان چىقارغان. ئەڭ باشتا ئېلان شۇ ئالتىنچى ئاي، يەتتىنچى ئايلاردا چىقاردۇققۇ دەيمەن. ئەسەر قوبۇل قىلىمىز دەپ قازاقلار، ئۇيغۇرلار، ئورتا ئاسىيا پۈتۈن ئىش قىلىپ فېيسبوكلاردا نېمىلەردە ئېلان قىلىپ مۇشۇ يىلى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى نەشر قىلماقچى شۇنىڭ ئۈچۈن شائىرلار، يازغۇچىلار، قىسقا ھېكايىلىرى بولسا ياكى يېڭىدىن نېمە قىلىپ بىزگە تاپشۇرساڭلار دەپ خېلى كۆپ كىشىلەر ئۇنىڭكىن تاپشۇردى ئىشقىلىپ مۇشۇ چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان مۇھاجىرىيەتتىكى شائىرلىرىمىز ياش شائىرلار دېگەندەك ئىشقىلىپ بىز قولىمىزدىن كېلىشىچە مۇشۇ بۇنى ئېلان قىلدۇق ھەممە ئادەم ئاڭلىسۇن باشقىلار بىلمەي قاپتۇ دېمىسۇن دەپ جىق تەشۋىق قىلدۇق بۇنى. ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئەسەرنى تاللاش ئۈچۈن يەنە ئۆزىمىزدىن باشقا بىر قانچە مەسلىھەتچى شائىرلاردىن، يازغۇچىلاردىن بىر قانچىسىنى مەسلىھەت بېرىدىغانغا نېمە قىلدۇق. ئاشۇنداق قىلىپ بۇ تاللاش جەريان شۇنداق ئۇزۇن ۋاقىت بوپ كەتتى. چۈنكى مۇشۇ. تاپشۇرغانلارنىڭكى شېئىرلىرى شۇنداق ياخشى، ھەممىسى بەك ياخشى، ھېلىقى مەزمۇنى جەھەتتىن بولسۇن، ھەر جەھەتتىن بولسۇن بەك ياخشى بولغاندىكىن ھەم بىزنىڭ خەلقىمىز مۇشۇ شائىرلارچە قوغاندىكىن بولۇپمۇ ياشلار ئۇنى ئاش پەقەت ئون بەشتىن ئارتۇقنى نېمە قىلمايمىز دېگەن بولغاندىكىن ئاشنى قىسقارتىش ئۈچۈن شۇنداق جىق ۋاقىت كەتتى ئاشنى قىسقارتىپ ئون بەشنى تاللاش بەك تەس تاللا دوقۇش قىلىپ نايتى تەس نېمە بىلەن ئون بەشنى تاللاپ بۇنىڭدا شۇ ھازىرقى شائىرلار چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ۋەتەندىكى تۈرمىلەردە ياشاۋاتقان ئۇنىڭدىكىن ئابدۇرەھىم ئۆتكۈر ئەپەندىمگە ئوخشاش تونۇلغان خەلقئارادا ئۇنىڭدىكىن بۇ تاللىن بولغاندىن كېيىن ۋەزىپە قىلىپ تەرجىمە قىلىدىغانلار تەرجىمە مىنەۋەر مەن ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە باشقا بىر قانچە تەرجىمان قازاقلارنىڭكى نېمىسىنى قازاق تەرجىمانلار ئاشنا قىلىپ ئاخىرقى مەھسۇلات دەمدۇق ئەڭ ئاخىرقى نېمە شۇ ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا تەييار بولغان ئاساسلىق تەرجىمە نېمىلەر ئۇنى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇلار ئۆزلىرى ئىنگلىزچىسىنى قايتىدىن تەكرار نېمە قىلىپ ئاشنا قىلىپ ئالدىنقى ھەپتە چارشەنبە كۈنى رەسمىي ئېلان قىلىندى يەنى نورۇزغا بىر كۈن قالغان داش يۈز يىگىرمىنچى ئىسلارنى تاللاپ شۇ كۈننى ئالاھىدە ئابدۇرەھىم ئۆتكۈرنىڭكى باھار چىللايمەن شېئىرىسىنىڭكى شۇ مەزمۇنىغا ئاساسەن بۇ خاتىرىنىڭ ئىسمىنى شۇ شەرقىي تۈركىستان خاتىرە باھار كېلىدۇ دېگەن ناھايىتى ياخشى بىر پروجېكت ھازىر بولۇپ رەسمىي ئېلان قىلىندى. مۇنەۋۋەر ئابدۇللا خانىم مەزكۇر توپلامغا باھار كېلىدۇ دەپ نام بەرگەنلىكىنىڭ سەۋەبى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. بىرىنچىدىن، بۇ توپلام نورۇز مەزگىلىدە ئېلان قىلىندى. ئىككىنچىدىن، بۇ توپلامدا ئاپتورىم ئۆتكۈرنىڭ باھار چىللايمەن ناملىق ئەسىرى بار. ئۈچىنچىدىن، باھار كېلىدۇ دېيىش ئارقىلىق بىز مەڭگۈ قەھرىتان قىشتا ئۈششىيىۋەرمەيمىز، ھامىنە بىر كۈنى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە باھار كېلىدۇ ۋە خەلقىمىز ئەركىنلىككە چىقىدۇ دېگەننى ئىپادىلىمەكچى. شۇڭا باھار كېلىدۇ، ئۈمىد، قەتئىيلىك ۋە قەيسەرلىك دېگەندەك بارلىق ياخشى نەرسىلەرنىڭ خەۋەرچىسى. Eventually our land and people will be free, so it's a message of hope, resistance, resilience, all that good stuff. رەھىمە مەخمۇت خانىم يەنە مەزكۇر توپلامنى چىقىرىشتىكى ئاساسلىق مەقسەت ھەققىدە توختالدى. بۇنى نەشر قىلىنىشىدىكى سەۋەب ئاساسلىق ھازىر خەلقئارادا بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان تونۇش كۈندىن كۈنگە ئاشقان بولغاندىن كېيىن بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى پەقەتلام زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلام بىر مىللەت ئەمەس ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىنتايىن قابىلىيەتلىك شائىر يازغۇچىلىرىنىڭ ۋە سەنئەتكار ھەر ساھەدە يېتىلگەن تالانتلىرىمىزنىڭكى سەرخىللىرىمىزنىڭ بارلىقىنى تېخىمۇ دۇنياغا تونۇتۇش ئاساسلىق مەقسەت مۇشۇ بولۇپمۇ خىتاي ھازىر بىزنى شۇنچىلىك باستۇرۇپ بىزنىڭكى ھەممە نېمىمىزنى يوق قىلىپ بىزنى بىر خۇددى شۇنداق قارقۇساق ھېچ نېمىنى بىلمەيدىغان پەقەت خىتاي ئۆزى قايتىدىن تەربىيەلىمىسە بىز تەربىيە ئالمىغان بىر مىللەتكە ئوخشاش ئاشۇنداق دۇنياغا بىزنى شۇنداق كۆرسىتىشكە تىرىشتى جىق يىللارنىڭىزى ئەمما بۇ ئەسەرلەرنىڭكى تەرجىمە قىلىنىپ بۇ چەت ئەللىكلەر بۇ ئەسەرلەرنى ئوقۇغان ۋاقىتتا بۇ مىللەتنىڭكى قانچىلىك قابىلىيىتىنىڭ بارلىقىنى بۇ مىللەتنىڭ ھەقىقەتەن بىلىم سۆيىدىغان شېئىر سۆيىدىغان مەدەنىيەت سۆيىدىغان ۋە باشقا مىللەتلەرگە ئوخشاش تىنچ ئەڭ گۈزەل ھاياتنى ئارزۇ قىلىدىغان ۋە شۇنىڭغا يېتىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان بىر مىللەتلىكىنى مۇشۇنىڭدىن كۆرەلەيدۇ. بۇ خاتىرە توپلىمىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدا يېزىلغان شېئىرلاردىن تارتىپ مۇھاجىرەتتە ئۆتكەن يىلى ئىنگلىز تىلىدا يېزىلغان شېئىرلارمۇ بار بولۇپ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز يۇرتى بىلەن بولغان باغلىنىشىنى گەۋدىلەندۈرگەن توپلامدىكى ئەسەرلەردە مۇستەملىكىچىلىكنىڭ تەسىرى ئۆتمۈشتىن ئېلىنغان ساۋاقلار كەلگۈسىگە بولغان ئاگاھلاندۇرۇشلار ئىپادىلەنگەن شۇنداقلا روھىي ئىسيان نىشاندىن ۋاز كەچمەسلىكتىكى قەتئىيلىك ۋە ئەركىنلىككە بولغان ئۈمىد تەسۋىرلەنگەن ئەي تەڭرىنىڭ تېغى! كەينىڭدە ئۆلۈكلەر، ئالدىڭدا تەشۋىشلىك سۈكۈت. قانچىلىغان دەريالار ئاقماقتا جىلغاڭدا قىپقىزىل. ئەي بويسۇنمىغان ھېسلارنىڭ ۋەھشىي بۆرىسى! ھۇۋلىشىڭدا قۇتۇلارمۇ زېمىن؟ ئىلمىنۇر خانىم ئىلتىجا ناملىق شېئىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. مېنىڭ بۇ ئىلتىجا دېگەن شېئىرىمنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى شۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ۋەتىنىمىزدە باشلىغان چوڭ قىرغىنچىلىق بولدى. ئۇ يىلى مېنىڭ ئاتا ئاناممۇ كامپقا كىرىپ كەتتى، تۇغقانلىرىمدىن شۇ ئون يىلدىن ئون سەككىز يىلغىچە كېسىلگەنلەر بولدى. شۇ ئىشلار ماڭا تەسىر قىلىپ، تەڭرى تېغى قوينىدىكى ۋەتەننىڭ تېزراق ئەركىنلىككە ئېرىشىشىنى ئۈمىد قىلىپ يازدىم شېئىرنى. ئۇ يەنە بۇ توپلامغا ئۆزىنىڭ رەسىم ئەسەرلىرىنىڭ كىرگۈزۈلگەنلىكىدىن تولىمۇ پەخىرلەنگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئەڭ ياقتۇرغان ئەسىرىنىڭ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتنىڭ ئۆيگە قايتىدىغان يول ناملىق ئەسىرىگە كىرىشتۈرۈلگەن ئۈچ ئايالنىڭ تونۇر بېشىدا نان يېقىۋاتقانلىقى تەسۋىرلەنگەن رەسىم ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. مەن بۇ پروجېدىكى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئەسىرىم ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت قۇمتۇر ئەپەندىمنىڭ ئۆيگە قايتىدىغان يول دېگەن شېئىرىغا ماسلاشتۇرغان ئۈچ ئايالنىڭكى نان يېقىۋاتقان رەسىمى بۇ رەسىمنى ھەرقانداق ئادەم بىرلا كۆرۈپ ئۆزىنىڭ ئۆيىنى ئۆزىنىڭ ئاپىسىنى ئەسلەيدىغان بىر خىل ئىللىقلىققا چۆمىدىغان بىر رەسىم دەپ قارايمەن چۈنكى ئۆزەممۇ رەسىمنى ھەر قېتىم كۆرگىنىمدە بىر خىل ئىللىقلىققا چۆمىمەن ئۆينى ئاپامنى ئەسلەيمەن شۇڭا شەخسەن ئۆزەم مۇشۇ رەسىمنى ئەڭ ياخشى كۆرىمەن. رەھىمە مەخمۇت خانىم مەزكۇر توپلامدىكى شېئىرلارنى تەرجىمە قىلىش جەريانىدا ئۆزىگە ئەڭ تەسىر قىلغان ئەسەرلەر ھەققىدە توختىلىپ ئىلمىنۇر خانىم يازغان ئىلتىجا ناملىق شېئىر ۋە ئابدۇرېھىم ئىمىن پاراچ يازغان كېلىدۇ ناملىق شېئىرنى تىلغا ئالدى مەسىلەن ئەفۋاننىڭكى ئىلتىجا دېگەن شېئىرى بۇنى مەن تۇنجى قېتىم ئوقۇغان ۋاقتىمدا ئىنتايىن تەسىرلەنگەنتىم بۇنىڭدا ناھايىتى بىر ئوچۇق بىر كۆرۈنۈشنى شۇنچىلىك بىر يورۇتۇپ بەرگەن بىر شېئىر. بۇنىڭدا ھەقىقىي ئۇيغۇر ھازىر ئۆزىمىزنىڭكى بۇ چېكىۋاتقان زۇلۇمىمىز، ئىنسانلارنىڭ ئۆلۈۋاتقانلىقى، ئامما دۇنيانىڭ سۈكۈتتە تۇرغانلىقىنى ۋە شۇنىڭغا قارىتا ئۆزىنىڭكى دۇنياغا قىلغان بىر ئىلتىجاسى ھەم پۈتۈن ئۆزىمىزنىڭ خەلقىگە قىلغان بىر ئىلتىجاسى دەپ چۈشىنىمەن بۇنىڭدا. مىسالغا ئاخىردىكى بۇ مىسرالار، ئاي يۈزى نامەھرەم دەپ ساقلانغان كېچە. ئاي يۇلتۇزۇمنى شەپەرەڭلەرگە ساتقان كېچە. گۇناھ بولسىمۇ ئويغان تەڭرى تېغىدا. سۈت ئۇيقۇلار پەرۋا قىلماس سۇيىقەستكە. مەسىلەن بۇ مىسرالارنى مەن ئوقۇغان ۋاقتىمدا چوقۇم بۇنى ئىنگلىزچىگە تەرجىمە قىلىنىشى كېرەك، چوقۇم بۇنى باشقا مۇشۇ ئەڭ دۇنيا تىلى بولغان مۇشۇ سۆزلەيدىغانلار چوقۇم ئوقۇشى كېرەك دەپ قارار بەرگەن. ئابدۇرېھىم پاراچنىڭ كېلىدۇ دېگەن شېئىرىمۇ مېنىڭ مۇشۇ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان شېئىرلىرىمنىڭ ئىچىدە بىر شېئىر. بۇنىمۇ مەن تۇنجى ئوقۇپلا مەن بۇنى چوقۇم تەرجىمە قىلىمەن دەپ كېيىن تەرجىمە قىلغان. بۇنىڭدىمۇ شۇ ھەر قانچە بىر زۇلمەت ئىچىدە بولسىمۇ چوقۇم بىر گۈزەل ۋاقىتنىڭكى يەنى بىزنىڭ بۇ ئەركىنلىكىمىزنىڭ بىر كۈندە كېلىدىغانلىقىنى شۇنى مۇشۇ شېئىردا نامايان قىلغان. شۇڭلاشقا بۇمۇ بىر ئىنسانغا ئۈمىد ئىنسانلارغا ئەڭ زۇلمەت ئىچىدە بىر يورۇقنى كۆرسىتىدىغان، بىر نۇرنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدىغان چوقۇم بىر زۇلمەتتىن يورۇقلۇققا چىقىمىز، چوقۇم بۇ ۋەتىنىمىز بىر كۈنى ئازاد بولىدۇ ۋە بىز ئەركىنلىككە چىقىمىز دېگەن ئاشۇنداق بىر مەنىنى يورۇتۇپ بەرگەن. مەن بۇنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان مىسرالار. قانداق سۈپەتلەي ئاجىز تىلىمدا، جاننى ئالغۇچى بىر جان كېلىدۇ، ۋىسالدا يۈرەك يېرىلماي تۇرسۇن، توي ئۈستىگە توي، دەۋران كېلىدۇ. دېگىنىمدەك، بۇ چەت ئەللىكلەر پەقەتلام بىزنىڭكى ھېلىقى چۈشكۈنلۈكىمىزنى، ئۆزىمىزنىڭكى نەقەدەر قانزار يىغلاۋاتقانلىقىمىزنى، قانچىلىك بىر ئېچىنىشلىق بىر ھاياتنى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىمىزنىلام كۆرمەستىن، ئەسەرلىرىمىزدىن ئۇلارنىلام ئوقۇماستىن، ئۆزىمىزنىڭكى قانداق بىر جەڭگاۋەر، قانداق بىر ئۈمىدۋار بىر مىللەتلىكىمىزنى ئاشۇنداق ئەسەرلىرىمىزنى مېنىڭچە تېخىمۇ قىزىقىپ ئوقۇيدۇ. زىيارىتىمىزنىڭ ئاخىرىدا مۇنەۋۋەر خانىم مۇنداق دېدى. It would be great if more people can go on the website, read all of the. ئەگەر تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر تور بېتىمىزگە كىرىپ بۇ ئەسەرلەرنى ئوقۇش ۋە دوستلىرىغا تارقىتىش ئارقىلىق بىزنى قوللىسا. قىلغان ئەمگىكىمىزدىن بىزمۇ رازى بولىمىز. بۇ ئەسەرلەرنى ئوقۇغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلارنى تونۇپ بىز بىلەن ئالاقىلاشقانلار بار. بۇ بەك خۇشاللىنارلىق نەتىجە. بۇ كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇرلارنى باشقىلار ئۇيغۇرلار ھەققىدە يازغان خەۋەرلەر ئارقىلىق ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزى ھەققىدە ئۆزلىرى يازغان ئەسەرلەر ئارقىلىق تونۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. مېنىڭچە بۇ بەك مۇھىم.

خاتىرە توپلىمىنىڭ ئىككىنچى بۆلۈمىنى چىقىرىشنى ئويلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى